ເຮົາກໍໄປຊອກຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງແລ້ວວ່າ ເອົ້າ ເຮັດຈັ່ງໃດມັນຊິໄດ້ ເພາະເຮົາຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ເຮົາກໍຮຽນມາດົນ ແຕ່ວ່າຂຽນອ່ານກໍພໍໄດ້ ແຕ່ວ່າຈະມີບັນຫາເລື່ອງເວົ້າກັບເລື່ອງຟັງນະ ບໍ່ເຂົ້າໃຈເລີຍ ອ່າ ຕອ ນ ຕອນສະໄໝເລີ່ມຮຽນພາສາອັງກິດ ເພາະວ່າເຮົາກໍຮຽນມາແຕ່ນ້ອຍ ອ່າ ໝາຍເຖິງວ່າຖ້າເຂົາເຈົ້າເວົ້າຊ້າໆ ເຮົາກໍຈະເຂົ້າໃຈ ແຕ່ວ່າໃຫ້ໄປເບິ່ງໜັງ ໄປຟັງເພງ ຟັງຂ່າວ ຫຼືວ່າລົມກັບຕ່າງປະເທດທີ່ຕ້ອ ງໄດ້ເວົ້າອີ່ຫຍັງຍາວໆ ເລິກເຊິ່ງກັນ ກໍຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈ